ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 29 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳ ກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ຊາວບ້ານຫ້ວຍຄຳ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການກວດສອບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ຄຳ ຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຖືກມ້າງເຮືອນ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແລ້ວ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນາຍໜ້າເຂົ້າໄປໃນເຂດຫ້ອງການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ ຟາມໄກ່ ບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍສານດັບກິ່ນລົງຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ຊາວບ້ານຫ້ວຍຄຳ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ຂອງບໍລິສັດແສງຢົງບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ທີ່ຂຸດຄົ້ນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການກະເສດຂອງປະຊາຊົນ ຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຂຸດຄົ້ນແບບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານກັງ ວົນວ່າ ອາດຈະມີນ້ຳເປື້ອນນ້ຳເສຍຊຶມ ຫຼື ໄຫຼລົງໃສ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ການປູກເຂົ້າ ແລະ ເຮັດສວນ ຈະປູກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ງາມຄືເກົ່າ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຢູ່ວ່າ ສຽງປາກຊາວບ້ານນັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າກໍເຮັດນາບໍ່ ໄດ້ ເຮັດສວນຊິ ເພາະວ່າປູກແລ້ວມັນກໍບໍ່ງາມ ແລ້ວກໍເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຫາປູຫາປາອີ່ຫຍັງດອກ ຫາກແຕ່ວ່າມັນເປັນນານະ ທີ່ວ່າຢູ່ ຢູ່ຕີນພູຫັ້ນນະ ໃກ້ໆບ່ອນເຂົາເຈົ້າເຮັດຫັ້ນນະ ຊາວບ້ານຫ້ວຍຄຳອີກຜູ້ໜຶ່ງ ກໍເ ວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດນີ້ ເຂົ້າມາສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳມານີ້ ແມ່ນມີຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ມີສຽງດັ ງລົບກວນ ມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍສານພິດເຄມີ ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາໂດຍດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂ ແມ່ນແຫຼະ ຜົນກະທົບຫຼາຍແນວເນາະ ປະຊາຊົນຢູ່ພ າຍໃນບ້ານນັ້ນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂອ ເປັນງົວເປັນຄວາຍກໍຍັງຕາຍ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາເອົາຂໍ້ມູນວ່າມີຜົນກະທົບບໍ ໄດ້ລາຍງານໄປຕາມຄວາມ ຄວາມຈິງວ່າມັນມີເນາະ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຫຍັງເນ າະ ແລະ ຊາວບ້ານຫ້ວຍຄຳອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳນີ້ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນນ້ຳເສຍລົງໃສ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊຸມຊົນ ມັນກໍກະທົບແນ່ນອນເນາະ ວ່າບໍ່ໄດ້ລ້ອງຂໍລົງຫ້ ວຍຊື່ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສັງທອງ ນາງໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຫາກຊາວບ້ານມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ໄດ້ຮັ ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ທີ່ວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານນັ້ນ ກໍໃຫ້ຊາວບ້ານສະເໜີບັນຫາມາ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໄປຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ເພິ່ນລົງໄປຕິດຕາມກວດກາ ດັ່ງທີ່ ນາງເວົ້າວ່າ ຂຽນຄຳຮ້ອງຂຶ້ນມາເລີຍກະໄດ້ເຈົ້າ ເພິ່ນກະລົງໄປກວດກາໂຕຈິງເຈົ້າ ໂດຍ ແຕ່ວ່າຊິໄປມື້ໃດ ຈັ່ງໃດ ກະແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນແຜນຂອງເພິ່ນ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ຂອງບໍລິສັດ ແສງຍົ ງບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງນັກລົງທຶນລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານກັບທາງການລາວ ໃນມື້ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ແຕ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍເຖິງມູນຄ່າການລົງທຶນ ເນື້ອທີ່ສຳປະທານ ແລະ ໄລຍະສຳປະ ທານວ່າຈັກປີກັນແທ້ ນັບແຕ່ປີ 2021 ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2023 ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງແຮ່ທາດແບບທົດລອງອອກທັງໝົດ 93 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບໍລິສັດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ບໍ ລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວ 97.07 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 548.84 ຕື້ກີບ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນໜັກໜ່ວງຈົນບໍ່ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າໄດ້ ແລະ ພາກສ່ວນ ທາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈົນກາຍເປັນບັນຫາຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອ ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນມື້ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2023 ຕອນໜຶ່ງວ່າ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ທີ່ຮັດກຸມໃນການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຕົວຈິງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ທັງກາຍເ ປັນຊ່ອງວ່າງເປີດທາງໃນການຕົກລົງຂຸດຄົ້ນບາງແຮ່ທາດແບບຊະຊາຍຈົນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ສ້າງຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຟຸ່ມເຟືອຍຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າຂອງຊາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເປັນການຍ າກທີ່ຈະກຳນົດໄດ້ເຖິງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສ່ວນຫຼາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄ ປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຕັກນິກ ແຜນປິດເປີດບໍ່ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງແຕ່ລະໂຄງການທີ່ເຮັດແບບທົດລອງ ເກືອບວ່າບໍ່ສາມາດກວດສ ອບໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວ ມີໂຄງການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຈຳ ນວນ 1,143 ບໍລິສັດ ແລະ 1,336 ໂຄງການຢູ່ທົ່ວປະເທດ ປະເທດລາວມີແຮ່ທາດຕ່າງໆຢູ່ 570 ຈຸດ ໃນເນື້ອທີ່ 162,104 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 68.46 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແຮ່ທາດທີ່ລັດຖະບານລາວອະນຸມັດໃຫ້ມີການຂຸດຄົ້ ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄືແຮ່ຄຳ ທອງ ເງິນ ກົ່ວ ເຫຼັກ ຖ່ານຫີນ ຫີນກາວ ແກ້ວປະເສີດ ເກືອກາລີ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງອີກຫຼາຍຢ່າງ ກໍລະນີເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານກະລຶມວັງແຂ້ ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 15 ຄົນ ແລະ ຊາວບ້ານອີກ 40 ຄົນ ພາກັນໄປມ້າງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງທີ່ເປັນຂອງຄອບຄົວຊາວຄຣິສຕຽນ ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນນະມັດສະການພະເຈົ້າ ແລະ ເຜົາຄຳພີໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼ້າສຸດ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວ ໃນເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ແລະ ສາມາດເຮັດພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າປະຈຳສັບປະດາໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສ້ອມແປງເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວຄືນ ໃໝ່ ຊາວຄຣິສຕຽນທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ວ່າ ທາງຫ້ອງການພາຍໃນກະເພິ່ນກະຂຶ້ນມາເບິ່ງ ວ່າເພິ່ນກະແຈ້ງໝົດທົ່ວແລ້ວມື້ນີ້ ກະຊວງກະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເອີ ເກີດຂຶ້ນນັ້ນນະເນາະ ກະຫຼັງ ນັ້ນລະກະເລີຍທິດໜຶ່ງແລະບໍ່ໄດ້ມັດສະການ ດຽວນີ້ຫາກະເລີ່ມອາທິດນີ້ລະກະເລີຍເລີ່ມເລີ່ມຕົ້ນ ລະກະປູໃໝ່ລະມັດສະການເທິງເຮືອນອີກ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຄຣິ ສຕຽນລາວຢູ່ບ້ານກະລຶມວັງແຂ ສາມາດປະກອບພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສັ່ງຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານໄປລົບກວນເຂົາເຈົ້າອີກ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີບາງຄັ້ງທີ່ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານໄປນາບຂູ່ເຂົາເຈົ້າ ຊາວຄຣິສຕຽນຢູ່ພາກໃຕ້ທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນທາງເມືອງເດ້ ທາງເມືອງວ່າວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົານະມັດສະການພະເຈົ້າບ່ອນເໝາະສົມ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າທາງບ້ານ ຫັ້ນກະນາບຂູ່ຢູ່ວ່າຊິມ້າງ ເຂົາກະເລີຍວ່າບໍ່ຢ້ານ ພີ່ນ້ອງເຮົາເຂັ້ມແຂງ ລະກະຊິຢູ່ໃນຫັ້ນແຫຼະ ຊິນະມັດສະການເຮືອນທ່ານພະເຈົ້າຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ດຽວນີ້ນະ ບໍ່ໄດ້ມີປັນຫາອີຫຍັງ ເຖິງວ່າຊາວຄຣິສຕຽນຢູ່ບ້ານກ ະລຶມວັງແຂສາມາດເຮັດພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ຊາວຄຣິສຕຽນຢູ່ບ້ານອື່ນກໍບໍ່ສາມາດເດີນທາງມາຮ່ວມໄດ້ ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານຂັດຂວາງ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວຢູ່ພາກໃຕ້ອີກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ກະເຂົາບໍ່ໃຫ້ໄປແລະ ຢູ່ໃນຫັ້ນ ເພາະວ່າດຽວນີ້ກຳລັງເຂົາຂັດຂວາງຢູ່ ຖາມພີ່ນ້ອງ ພີ່ນ້ອງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ເອີ ກະນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຊ່ວງຄ່ຳເຂົາເປັນຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດກໍບໍ່ຮູ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊາວບ້າ ນໄດ້ພາກັນໄປມ້າງເຮືອນ ແລະ ເຜົາຄຳພີນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຕອນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີໄດ້ກ່າວວ່າ ໂອ ໄດ້ຍິນຢູ່ ອັນທາງອັນນັ້ນ ຄື ປກສ ເນາະ ໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ໂອ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຫຍັງໃດເດີ ໂຕນີ້ ຫັ້ນນະ ແກ້ໄຂຫຍັງ ແຕ່ວ່າທາງ ປກສ ເພິ່ນອັນເປັນເຈົ້າການຫັ້ນນະ ຊິວ່າເປັນຕົວຫຼັກ ປກສ ເມືອງ ເພິ່ນຊິຮູ້ລະອຽດເດີ ໂຕນີ້ເດີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການ ປກສ ເມືອງຊົນນະບູລີ ຫ້ອງ ການພາຍໃນເມືອງຊົນນະບູລີ ແລະ ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຊົນນະບູລີ ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຍັງບໍ່ສະດວກໃຫ້ສຳພາດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊາວຄຣິສ ຕຽນບາງບ້ານທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົ່ມເຫັງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ເຮືອນນ້ອງຄືກັນແລະ ເຂົາເຮັດ ນັ້ນແຫຼະ ລູກນ້ອງຕາຍເຂົາ ບໍ່ໃຫ້ຝັງ ເຂົາວ່າຜິດຮີດເຂົາແນວນັ້ນແນວນີ້ນັ້ນນາ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ຝັງສົບຢູ່ໃນປ່າຊ້ານະ ເຂົາບໍ່ ບໍ່ຮັບຢູ່ໃນບ້ານ ປະຕິເສດໃຫ້ອອກຈາກບ້ານ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນແກ້ໄຂເທື່ອ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄອບຄົວຊາວຄຣິສຕຽນລາ ວ 6 ຄົນ ຢູ່ບ້ານຕັງຫວາຍນ້ຳ ເມືອງຊົນນະບູລີ ທີ່ຖືກກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງມ້າງຕູບ ແລະ ຖຽງນາ ໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຍັງ ບໍ່ທັນເຂົ້າມາແກ້ໄຂ ອີກເຫດການໜຶ່ງກໍຄື ເຫດການຄາດຕະກຳອາຈານ ສີ ແສງມະນີ ຄູສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນຢູ່ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍຍັງ ບໍ່ສາມາດຈັບໂຕຄົນຮ້າຍໄດ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ຕິດປ້າຍແຈ້ງການຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການຂອງກົມ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນາຍໜ້າຮັບແລ່ນເອກະສານເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນເຂົ້າມາພ າຍໃນບໍລິເວນກົມກົງສຸນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງສູນຮັບຄຳຮ້ອງໜັງສືຜ່ານແດນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຄຳແອບອ້າງຂອງນາຍໜ້າທີ່ວ່າຈະສາມາດລັດຄິ ວເຂົ້າສຳພາດ ແລະ ເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ໄດ້ໄວກ່ອນເວລາກຳນົດ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນກໍຍັງປາກົດເຫັນນາຍໜ້າຢູ່ໃນເຂດຫ້າມນັ້ນເຊັ່ນເຄີຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຖາມໄປຍັງຊາວບ້ ານນາງໜຶ່ງ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນມື້ວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ ນາງເວົ້າວ່າ ນາງພະຍາຍາມໄປແລ່ນເອກະສານເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນເອງ ເພາະບໍ່ຢາກເສຍເງິນໃຫ້ນາຍໜ້າຫຼາຍ ແລະ ວ່ານາງໄດ້ຈ່າຍຄ່ານ້ຳຄ່າໃນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໜັງສືຜ່ານແດນໄວຂຶ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍທໍ່ຈ້າງນາຍໜ້າ ຄືນາຍໜ້າຫັ້ນກະແພງ ແຮງຫຼາຍ ຄືເຈົ້າຈ່າຍ ຄັນວ່າສາມມື້ ເຮັດດ່ວນສຸດຫັ້ນກະເຈັດພັນ ຄືຕາມເທື່ອເນາະຢາກໃຫ້ໄວ ເຮົາ ເຮົາຢາກໄດ້ຢູ່ໄວ ເຮົາກະໄປລົມກັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວກະໃຫ້ເຂົາກິນນ້ຳກິນໃນ ຈັກແສນໜຶ່ງສອງແສນ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ລາວກໍແລ່ນເອກະສານເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນດ້ວຍຕົນ ເອງເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນຮູ້ຈັກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ລາວກໍຮູ້ວ່າ ມີນາຍໜ້າຮັບແລ່ນເອກະສານທີ່ເອົາເງິນນຳຫຼາຍກວ່າໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອົາໄວມັນກະມີຫັ້ນແຫຼະ ມັນກະມີນາຍໜ້າເດ ເອີ ຄັນເຮົາເຂົ້າໄ ປເອງລະ ມັນໄປຕິດຕໍ່ນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄັນເຮົາໂທໄປຫັ້ນ ຕິດຕໍ່ຜ່ານນາຍໜ້າກະໄດ້ ຄັນວ່າເອົາພາສປອດດ່ວນບໍ ກະຊິປະມານລ້ານປາຍສອງລ້ານ ເອີ ຄັນວ່າເອົາທຳມະດາ ກະຊິປະມານລ້ານໜຶ່ງນີ້ແຫຼະ ຢູ່ນະຄ ອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ໝູ່ເພື່ອນຂອງນາງຈະພາຄອບຄົວໄປທ່ຽວໄທ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໄປ ຍ້ອນວ່າເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ລູກບໍ່ທັນ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຈ້າງນາຍໜ້າຮັບແລ່ນເອກະສານແບບດ່ວ ນແລ້ວກໍຕາມ ເຫັນເຂົາເຈົ້າກະຈົ່ມຢູ່ວ່າ ຂະໜາດຈ່າຍດ່ວນກໍຍັງ ຍັງດົນ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຕາມນັດຫັ້ນນະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເປັນຫຍັງຄືກັນນະ ຈົນບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວນີ້ນະ ເຂົາຢາກໄປໄທແບບ ເຈົ້າ

ແລະ ວ່າທາງການເພິ່ນຈະປັບລາຄາຄ່າທຳນຽມເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃໝ່ ໃນມື້ວັນທີ 4 ມີນາ 2024 ນີ້ ລາຄາມັນຕ້ອງອັນເຊັກ ອັນ ອ່າ ມື້ຕໍ່ມື້ເລີຍນະ ເພາະວ່າມັນຂຶ້ນໆລົງໆ ແຕ່ລະມື້ມັນບໍ່ຄືກັນ ມື້ນີ້ລະແມ່ນອັນ ໂຕດ່ວນ ລະແມ່ນ 3 ລ້ານ 2 ເຫັນວ່າອາທິດໜ້າເພິ່ນຊິຂຶ້ນລາຄາ ເຫັນວ່າຊີ້ແຫຼະ ທຳມະດາລ້ານຫ້າ ເດືອນປາຍຈຶ່ງໄດ້ ລ້ານຫ້າ ເພື່ອຂໍຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້ າທີ່ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໃດຮັບສາຍ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 19 ກຸມພານີ້ ຈະປັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແ ດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວັນທີ 26 ມົກກະລາ 2024 ໂດຍຈະປັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເອເລັກໂຕຣນິກ 60 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາ 40 ໂດລາສະຫ ະລັດ ແຕ່ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕົວຈິງແມ່ນເກັບເປັນເງິນກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງກະຊວງການເງິນກຳນົດ ລັດຖະບັນຍັດສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດເວລາ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງ ສືຜ່ານແດນເປັນ 3 ແບບ ຄືແບບ 1 ວັນ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ຫົວ ແບບ 3 ວັນ 500,000 ກີບ ແລະ ແບບ 5 ວັນ 300,000 ກີບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າໃນສັບປະດານີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມເຮັດໜັງສືຜ່ານ ແດນໃນອັດຕາໃໝ່ກ່ອນກຳນົດເວລາ ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ເວົ້າໃນວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໄປຍື່ນເອກະສານເພື່ອຂໍເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ຢູ່ສູນຮັບຄຳຮ້ອງເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນປະຈຳແຂ ວງຊຽງຂວາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈ້ຳກາວັນທີຍື່ນເອກະສານເປັນວັນທີ 4 ມີນາ 2024 ແລະ ວັນທີຮັບເອກະສານວັນທີ 25 ມີນາ 2024 ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມແບບທຳມະດາ 1 ລ້ານ 200,000 ກີບ ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍມີປະຊາຊົ ນນາງໜຶ່ງເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ນາງຖືກເກັບຄ່າທຳນຽມເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນແບບທຳມະດາ 838,000 ກີບ ໂດຍນັດສຳພາດໃນວັນທີ 5 ມີນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນເຈົ້າຂອງຟ າມໄກ່ລາວ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາ EM ທີ່ເປັນນ້ຳຢາດັບກິ່ນຂີ້ໄກ່ ແລ້ວປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກຟາມໄກ່ລົງໃສ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ທ່ານ ໃຈເພັດ ທອງໄຊສີ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊ າດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງຜ່ານລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໃນວັນທີ 16 ກຸມພາວ່າ ໄດ້ກ່າວເຕືອນເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ ລາວບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຢາ EM ເພື່ອດັບກິ່ນເໝັນຂອງຂີ້ໄກ່ ແລ້ວປ່ອຍນ້ຳໃສ່ສວນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດເປັນຄວາມຍາວ 10 ກິໂລແມັດ ກວມເອົາ 3 ບ້ານ ຄືບ້ານນາແທນ ບ້ານວັງໄຮ ແລະ ບ້ ານນາລຸງ ໃນຕໍ່ໜ້າອີກ ຫ້ວຍນ້ຳນາແທນກາຍເປັນສີຂຽວ ນັບແຕ່ວັນທີ 12 ຫາ 15 ກຸມພາ 2024 ຫຼັງຈາກທີ່ຟາມໄກ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳລົງໃສ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນໄດ້ກ່າວເຕືອນ ແລະ ອອກຂໍ້ຫ້າມໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາ ມໄກ່ ແລະ ຖ້າມີຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູທຳມະຊາດຄືນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ

ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ຈະໃສ່ສານ EM ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ຊາວບ້ານນາແທນທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຊີໄດ້ແລ້ວ ໃນປະມານ 2-3 ມື້ມາແລ້ວ ເລື່ອງວ່າພໍໃຈກໍບໍ່ພໍໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າກໍຈຳເປັນ ເຂົາເຈົ້ າໄດ້ເຮັດແລ້ວ ເຂົາກໍຈະ ກໍໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ເຂົາມີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ແລ້ວບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກຫັ້ນນະເນາະ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າມັນກໍຢ້ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລ້ວກໍ ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນພາຍໜ້ານະເນາະ ມັນອັນນີ້ມັນກໍເຊີ ຖ້າວ່າເຮົາເຊີໃນຈຳນວນພືດຜັກ ເຮົາກໍເຊີໃນຂະໜາດທີ່ນ້ອຍເນາະ ອັນນີ້ມັນກໍຄົງວ່າຈະເຊີໃນຂະໜາດທີ່ຈຳນວນຫຼາຍ ມັນກໍຈັ່ງເ ກີດເປັນສານສີຂຽວປານນີ້ນະ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ໃຈເພັດ ທອງໄຊສີ ຍັງຢືນຢັນວ່ານ້ຳຢາ EM ບໍ່ແມ່ນສານຕ້ອງຫ້າມແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ມີຂາຍໃນຕະຫຼາດກະສິກຳທົ່ວໄປ ເຊິ່ງປະຊາຊົນມັກນຳມາເພື່ອໃຊ້ກັບພືດຜັ ກ ແລະ ການດັບກິ່ນເໝັນ ອີກທັງນ້ຳໃນຫ້ວຍສີຂຽວຍັງບໍ່ທັນມີການລາຍງານວ່າປາຕາຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບອື່ນໆເກີດຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ ໃນວັນທີ 23 ຫາ 25 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ກໍມີເຫດການປ າຕາຍຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ນ້ຳງາ ຈຸດວັງສະຫງວນ ບ້ານວັງໄຮ ຈຳນວນ 200 ກິໂລກຣາມ ຍ້ອນວ່າຟາມໝູປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງໃສ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຟາມໝູຊີ້ແຈງວ່າມີຄົນລັກປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນອອກຈ າກອ່າງບຳບັດ ແລະ ເຈົ້າຂອງຟາມຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ລັດຖະບານລາວ ຣັດເຊຍຈະຍົກລະດັບການພົວພັນໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຜູ້ວົງມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ມີແຜນຈະຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນດ້ານການເງິນ ການທະນາຄານ ການທ່ອງທ່ຽວ ຜົນປະໂຫຍດທາງວັດທະນະທຳ ການສຶກສາ ສຸຂະພາ ບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງປະເທດ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນກັນແລະກັນ ໃນກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຈັດໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອາຊຽນ ອີງຕາມການລາ ຍງານຂອງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງການພົບພໍ້ກັນຄັ້ງລ່າສຸດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກຸມພາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານອັນເດຣ ຣູເດັນໂກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ພົບພໍ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເພີ່ມພູນ ແລ ະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືອັນດີລະຫວ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຜູ້ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນ ວ່າລາວ ແລະ ຣັດເຊຍມີການພົວພັນທາງການທູດຮ່ວມກັນມາເຫິງນານແລ້ວ ແຕ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຍັງບໍ່ທັນເດັ່ນພໍເທົ່າໃດ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຕົກມາໄລຍະນີ້ ທາງການຣັດເຊຍກໍມີແ ຜນທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ເປັນຕົ້ນແຂວງເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເຖິງແມ່ນວ່າທາງການຣັດເຊຍຈະມີແຜນເຂົ້າມາດຳເນີນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃນ ປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຈະແຈ້ງເປັນຮູບປະທຳເທື່ອ ດັ່ງນັກທຸລະກິດລາວຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ວ່າ ອັນມີຈຳນວນໜຶ່ງນະ ບໍ່ຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາແມ່ນບໍ່ແຮ່ກັບອັນນັ້ນ ກັບອັນນ່າໄຟຟ້າ ອັນນ່າບໍ່ຄຳ ເຂົາກໍໄປຂຸດຢູ່ໃຕ້ພຸ້ນແຫຼະ ຄືອັດຕະປື ແຖວໃຕ້ຈຳປາສັກ ແຖວນັ້ນແຫຼະ ເຂົາສຳຫຼວດເບິ່ງ ກໍມີສອງສາມບໍລິສັດ ທີ່ເຂົ້າມາສຳຫຼວດ ມາຂຸດຄຳນະ ເອີ ເຂົ້າມາແຕ່ດົນ ແຕ່ວ່າເຂົາກໍທຽວໄປທຽວມາແຫຼະ ມາທ່ອງທ່ຽວໃນຈຳນວນນ້ອຍ ເອີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ແຮ່ ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າກໍສອງສາມເຂື່ອນແຫຼະ ເຂົ້າມາ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາວຣັ ດເຊຍທີ່ເດີນທາງມາຍັງປະເທດລາວ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ກໍເປັນຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ຍ້ອນໃນໄລຍະສອງຫາສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຣັດເຊຍ ນິຍົມຂີ່ເຮືອບິນໄປຍັງປະເທດໄທ ໂດຍຕົງ ແບບບໍ່ແວ່ທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວ ຂະນະດຽວກັນກໍມີຊາວຣັດເຊຍອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມເກົ່າໆ ເດີນທາງມາເຮັດທຸລະກິດທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ດັ່ງນັກທຸລະກິດຊາວລາວຜູ້ດຽ ວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສາຍການບິນເພິ່ນບໍ່ບິນນະ ມັນ ມັນລູກຄ້າບໍ່ພໍ ມາຈາກຣັດເຊຍ ຜູ້ມາແຕ່ວ່າມັນຍັງນ້ອຍນະ ບັດນີ້ຍົນເຮົານັ້ນ ຄັນເຮົາບິນຍົນນ້ອຍເນາະ ແອບັສອັນ 320 ນັ້ນນະ ມັນໄດ້ 168 ຄົນ ມັນຖືກ 1,800 ໂດລາເດ ອັນ ນີ້ເຂົາເລີຍຊິບິນຍົນໃຫຍ່ ບິນຍົນໃຫຍ່ A330 ນັ້ນ ມັນກໍຖືກແຕ່ 800 ນະ ໄປກັບ ຂະນະດຽວກັນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປຍັງບໍ່ທັນຄຸ້ນເຄີຍກັບການເຂົ້າມາລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວຂອງນັກທຸລະກິດຊາວ ຣັດເຊຍ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຮັບຮູ້ຕົງກັນວ່າ ມີຊາວຣັດເຊຍຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າມາເປີດຮ້ານອາຫານ ແລະ ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນປະເທດລາວມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ ດັ່ງນັກຊ່ຽ ວຊານດ້ານຣັດເຊຍສຶກສາທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການລົງທຶນຂອງອັນນ່າ ຄົນຣັດເຊຍນີ້ຍັງມີນ້ອຍຢູ່ເດີ້ ກໍມີແຕ່ພວກອັນທຸລະກິດເຂົາເຈົ້າມາເຮັດແບບຮ້ານຄ້າແນວນີ້ຊື່ນະ ວ່າທຸລະກິດອັນນ່າໃຫຍ່ ເພິ່ນບໍ່ ບໍ່ເຫັນເ ພິ່ນມາລົງເທື່ອນະ ແມ່ນ ແມ່ນນະ ເພິ່ນຂາຍອາຫານຂອງເພິ່ນເອງນະ ເປີດເອງ ບໍ່ໄດ້ເອົາ ບໍ່ໄດ້ເອົາເມຍລາວ ປັດຈຸບັນຍັງມີພະນັກງານລັດຖະກອນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງຄົງຮຽນພາສາຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຊ້ຕິດຕໍ່ພົວ ພັນທາງການທະຫານນຳລັດຖະບານຣັດເຊຍ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍຮຽນພາສາຣັດເຊຍ ເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ປະເທດຣັດເຊຍ ເພື່ອກັບມາຮັບຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງພາຍໃນປະເທດລາວ ດັ່ງນັກຊ່ ຽວຊານດ້ານຣັດເຊຍສຶກສາຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄົນລຸ້ນໃໝ່ນີ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສູ້ຮຽນປານໃດ ຮຽນຢູ່ລາວນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຄົນລຸ້ນອັນນ່າ ເກົ່າພຸ້ນ ວ່າມີແຕ່ພວກອັນຍຸກປະຕິວັດອັນນ່າ ເກົ່າພຸ້ນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເຢັນສິ້ນສຸດລົງ ຣັດເຊຍກໍໄດ້ຫຼຸດການພົວພັນກັບປະເທດລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ລົງ ແຕ່ການກັບມາຟື້ນຟູການພົວພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລ າວ ແລະ ຣັດເຊຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີມານີ້ ແມ່ນຣັດເຊຍມີທ່າທີທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ດັ່ງອາຈານ ອະດິສອນ ເ ສີມແຍ້ມ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານລາວສຶກສາຂອງສະຖາບັນເອເຊຍສຶກສາ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວວ່າ ຈິງໆ ຣັດເຊຍໃນລາວກໍໄມ່ຄ່ອຍລົງທຶນເທົ່າໄຫຼ່ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນທີ່ກຳລັງຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກໍຄືໜ້າຈະເປັນພວກ hydropower ອະ ທ່ານວ່າ ແທ້ໆແລ້ວ ຣັດເຊຍໃນລາວບໍ່ທັນໄດ້ລົງທຶນພໍເທົ່າໃດ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກໍໜ້າຈະເປັນເລື່ອງຂອງ hydropower ພວກກ່ຽວກັບພະລັງງານ ຄືເລື່ອງຂອງເຂື່ອນ ຄືເຮັດທຸລະກິດ ກັບປະເທດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນເລື່ອງທີ່ຣັດເຊຍຊ່ຽວຊານກໍຄືເລື່ອງພະລັງງານ ແຕ່ປາກົດວ່າໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງອ ອກທາງດ້ານພະລັງງານ ເປັນຕົ້ນ ບຣູໄນ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼືອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ ເພາະສະນັ້ນ ການລົງທຶນໃນເລື່ອງນີ້ບໍ່ທັນເໝາະສົມພໍເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງສົງຄາມລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ຣັດເ ຊຍມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງການພົວພັນກັບປະເທດທາງຝັ່ງເອເຊຍເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວ ແລະ ທາງການຣັດເຊຍກໍໄດ້ມີການຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທະຫານ ລະຫວ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແລະ ການຊ້ອມລົບ ຊຶ່ງປະເທດລາວເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ກອງກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າມາຊ່ອຍເຫຼືອ ດັ່ງອາຈານ ອະດິສອນ ເສມແຢ້ມ ນັກ ຊ່ຽວຊານດ້ານລາວສຶກສາຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ແຕ່ໃນສ່ວນ ໃນສ່ວນຂອງລາວເອງເນຍ ກໍຄືຄວາມພັນກັບຣັດເຊຍເນຍ ມັນກໍເລີ່ມຫຼັງຈາກທີ່ຣັດເຊຍກັບເຂົ້າມາເນຍ ກໍຄືມັນໜ້າຈະເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບກ ານຂາຍພວກອາວຸດໃຫ້ກັບ ກັບ ກັບລາວ ທ່ານວ່າ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງລາວເອງ ຄວາມສຳພັນກັບຣັດເຊຍແມ່ນກໍເລີ່ມຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຄືຣັດເຊຍກັບເຂົ້າມານີ້ ກໍຄືໜ້າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການຂາຍພວກອາວຸດໃຫ້ກັ ບລາວ ເພາະວ່າອາວຸດທີ່ລາວໃຊ້ເດີມນີ້ ມັນກໍເປັນອາວຸດທີ່ໄດ້ມາຈາກສະໄໝທີ່ຍັງເປັນໂຊວຽດຣັດເຊຍຢູ່ ມັນກໍເລີ່ມເກົ່າ ເລີ່ມອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ ພວກອາວຸດປືນ ພວກອີ່ຫຍັງປະມານນັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນວັນທີ 15 ພຶດສ ະຈິກາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານພົນໂທ ອາເລັກຊານເດີ ໂຟມິນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກິດຈະການພາຍໃນ ລະຫວ່າງປະເທ ດຄູ່ເຈລະຈາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍພ້ອມທີ່ຈະຍົກລະດັບການຮ່ວມມືທາງການທະຫານ ແລະ ເຕັກນິກທາງກ ານທະຫານຮ່ວມກັບປະເທດລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ຊາວບ້ານຫ້ວຍຄຳ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ າງການກວດສອບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຢູ່ສະຫວັນນະເຂດທີ່ຖືກມ້າງເຮືອນ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແລ້ວ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົ ງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ